ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ເປັນໄປຕາມແບບກໍ່ສ້າງ ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຫາກແຕ່ທາງການລາວກໍຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍຜົນການສືບສວນດັ່ງກ່າວຈົນເຖິ ງຂະນະນີ້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຊຳນານການໃນຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຄະນະກຳມະການສາກົນວ່າດ້ວຍເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື International Commission on Large Dams ຫຼື ICOLD ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວເຊີນເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ອຍເຫຼືອໃນການສືບສວນຫາສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ICOLD ທີ່ໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ກໍໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນເສັດແລ້ວ ອີກທັງຍັງໄດ້ສົ່ງມອບສະຫຼຸບຜົນການສືບສວນໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວຢ່າງເປັນທາງ ການແລ້ວ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ICOLD ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍດ້ວຍວ່າ ຜົນຈາກການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈດິນສັນເຂື່ອນທີ່ແຕກ ໂດຍການຂຸດເຈາະດິນສັນເຂື່ອນຈຳນວນ 12 ຂຸມ ເພື່ອນຳມາສຶກສາວິໄຈ ແລະ ສົມທຽບກັນຢ່າງຮອບດ້ານ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນແຕກນັ້ນ ເພາະວ່າໂຄງສ້າງຂອງສັນເຂື່ອນທີ່ເປັນເຂື່ອນດິນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການອອກແບບກໍ່ສ້າງ ໂດຍ ເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ມີປະລິມານນ້ຳ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນລົ້ນອ່າງນ້ຳໃນເຂື່ອນດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັນເຂື່ອນເກີດການຍຸບຕົວ ແລະ ພັງລົງມາໃນທີ່ສຸດ ຫາກແຕ່ທາງການລາວກໍໄດ້ສະເໜີລາຍງານກ່ອນ ໜ້ານີ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຜົນການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ກໍເພາະວ່າຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ICOLD ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບຜົນການສືບສວນໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົ ນຕີ ໃນຖານະປະທານຄະນະສະເພາະກິດໃນການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍນີ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ໂດຍແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນຫົວໜ້າ ດຳເນີນການກວດກາກ່ ຽວກັບເຫດການທີ່ເຂື່ອນແຕກພັງຫັ້ນມັນຍ້ອນອີ່ຫຍັງ ລະກະຊິປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ແທ້ໆນີ້ແຫຼະແມ່ນວ່າ ເລີ່ມແຕ່ການກວດກາຄັ້ງທຳອິດນີ້ ພວກເຮົາກໍເຫັນແຫຼະ ເລື່ອງຫຼາຍຂອງບັນຫາ ແຕ່ວ່າຊ່ຽວຊານນີ້ເພິ່ນ ບໍ່ໃຫ້ປະກາດ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ສຶກ ສາເບິ່ງໃຫ້ມັນລະອຽດເລິກເຊິ່ງຕື່ມ ໃນແຕ່ລະອັນແຕ່ລະອັນ ແຕ່ລະຂອດ ແຕ່ລະມຸມ ຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ຄືປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາດຳເນີນການເຈາະດິນວິໄຈດິນຄືນໃໝ່ ຢູ່ ບ່ອນທີ່ມັນແຕກພັງນັ້ນ ທາງດ້ານທ່ານ ວິທູນ ເພີ່ມພົງສາຈະເລີນ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງເຄືອຂ່າຍພະລັງງານເພື່ອນິເວດທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນດາອົງກອນອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາກົນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ເພາະວ່າເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົ ບທັງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງອັດຕະປືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດໃນລັກສະນະດຽວກັນນີ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ຖ້າຫາກລັດຖະບານລ າວຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ແລ້ວເສັດຕາມແຜນການເດີມ ໃນປີ 2019 ນີ້ ທ່ານວິທູນໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈະຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍການຜັນນ້ຳຈ າກເຊປຽນລົງໄປຍັງເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລ້ວກະປ່ອຍລົງເຊກອງ ໄປສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕາມລຳດັບນັ້ນ ເປັນການເພີ່ມປະລິມານນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳແຕ່ລະສາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍເມື່ອປະກອບກັບອ່າງໂຕ່ງຂອງ ເຂື່ອນ ກໍຕັ້ງຢູ່ເທິງເຂດທີ່ລາບສູງບໍລະເວນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບປະກັນໄດ້ເລີຍວ່າ ຈະບໍ່ມີເຫດເຂື່ອນແຕກເກີດຂຶ້ນອີກ ກ່ອນໜ້ານີ້ ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ ອມທຳມະຊາດໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ພ້ອມດ້ວຍອົງການພາກປະຊາຊົນໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນສະແດງການຮຽກຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ສອງບໍລິສັດເອກະຊົນເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ ອຍນັ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງນັບເປັນບາດກ້າວຕຳອິດ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ການກົດດັນໃນລະດັບຊາດ ທັງໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄທ ແລະ ລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທັງສາມປະເທດ ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ທັງ ສອງບໍລິສັດເອກະຊົນເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງເໝາະສົມກັບຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນ ເງິນ VOA